SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ລັດຖະບານຫວຽດນາມມາເກັບມາມ້ຽນເອົາຊາກສົບຂອງທະຫານຫວຽດນາມເໜືອ ຈາກທຸກມຸມແຈຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ກັບຄືນໄປຍັງພື້ນແຜ່ນດິນຫວຽດນ າມ ແມ່ນວ່າ ກ່ຽວກັບການມອບຊາກສົບ ຫຼື ກະດູກກະດ້ຽວຂອງທະຫານອາເມລິກັນ ໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດ ແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ກໍຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນະເນາະ ທາງການລາວກະໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງມອບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມລິກັນ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນສົງຄາມຢູ່ໃນລາວ ທີ່ບ້ານຫີນລັບ ບ້ານໜອງມ້າ ເມື ອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ຜູ້ແທນກອງທັບສະຫະລັດ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 228 ຄົນ ໃນຈຳນວນຜູ້ສູນຫາຍທັງໝົດ 573 ຄົນ ກະຍັງເຫຼືອອີກ 285 ຄົນ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂຸດຄົ້ນຕໍ່ໄປ ຊຶ່ ງລັດຖະບານລາວກໍຢືນຢັນວ່າ ຊິຮ່ວມມືກັບສະຫະລັດບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສາມາດ ແລະກໍຄວາມເປັນໄປໄດ້ ອັນ ກ່ຽວກັບກະດູກກະດ້ຽວ ຊາກສົບຕ່າງໆ ທີ່ວ່າຄົນພົບເຫັນຢູ່ແຖວໆແຂວງຄຳມ່ວນນີ້ນະ ແມ່ນ ວ່າ ຮູ້ບໍ່ວ່າ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນທະຫານແບບໃດ ມັນແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນທະຫານອາກາດບໍ່ ອັນນີ້ຕາມລາຍງານເນາະ ກະບອກວ່າເປັນທະຫານ ສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ກະຊິເປັນນັກບິນມາຖິ້ມລະເບີດເສັ້ນທາງໂຮຈິມິນຢູ່ໃນແຜ່ ນດິນລາວ ລວມເຖິງເປັນນັກບິນຮັບຈ້າງຂອງບໍລິສັດ ແອອາເມລິກາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຂອງທະຫານ ກໍແນ່ນອນວ່າ ໃນປາງເສິກສົງຄາມຫວຽດນາມນັ້ນ ກະແມ່ນວ່າ ມັນ ມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ສະຫຼັ ບຊັບຊ້ອນກັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ເຮືອບິນຕົກທຸກຄັນນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ວ່າແມ່ນຂອງທະຫານ ຂອງຝ່າຍພະລາຊະອານາຈັກລາວ ຫຼືວ່າຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼືວ່າຂອງໃຜກະດີ ຍົກຕົວຢ່າງໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ກະເສຍຊີວິດໄປໃນການກັບບ້ານຈາກຫຼວງພະບາງ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນຢູ່ທີ່ຫັ້ນ ແລ້ວກະຂີ່ຍົນ ຂອງຄຸນພໍ່ ເຮືອບິນຄຸນພໍ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ບິນໄປແລ້ວ ຈັກຈັ່ງໃດບໍ່ ຖືກຍິງຕົກຢູ່ຊຽງຮ່ອນຊຽງລົມ ແຂວງໄຊ ຍະບູລີຫັ້ນ ທີ່ວ່າມີສາມຄົນ ສອງຄົນນັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຍົນ ບັດນີ້ຍົນເຕັມ ເຮືອບິນນ້ອຍເນາະ ເຮືອບິນໝາກປິ່ນດຽວຫັ້ນນະ ນັ່ງໄດ້ຫົກເຈັດຄົນນີ້ ແລ້ວອີກຜູ້ໜຶ່ງອັນ ຖືກໄລ່ລົງຍົນ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ກໍເລີຍບໍ່ຕາຍ ດຽວນີ້ ນີ້ເປັນອົບພະຍົບຢູ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ເນາະ ທີ່ວ່າການຕາຍນີ້ນະ ທີ່ວ່າຊາກສົບທີ່ວ່າເກັບມາຕ່າງໆນີ້ ມອບໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິການີ້ນະ ທີ່ວ່າມັນ ອາດຈະແມ່ນທຸກກໍລະນີວ່າຊັ້ນເຖາະ ຈາກເອກະຊົນ ຫຼືວ່າແອອາເມລິກາ ຫຼືວ່າກອງທັບອາເມລິກັນຈາກທະເລຈີນໃຕ້ ຫຼືວ່າຈາກອູ່ຕະເພົາ ຫຼືວ່າຈາກອຸບົນບໍ່ ຫຼືວ່າຈາກອຸດອນ ກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າ ສົ່ງໃຫ້ແລ້ວນີ້ ມັນກໍຍັງບໍ່ມີການ ກວດຢ່າງລະອຽດວ່າ ແມ່ນກະດູກກະດ້ຽວຂອງມະນຸດບໍ່ ຫຼືວ່າຂອງທະຫານອາເມລິກັນບໍ່ນີ້ ກະເປັນພຽງແຕ່ວ່າ ພິທີມອບໃຫ້ ແລ້ວກະພິທີຮັບເອົາ ຈັ່ງຊີ້ເຂົາເຈົ້າແນ່ໃຈບໍ່ວ່າ ກະ ດູກທັງໝົດຫັ້ນແມ່ນຂອງ ຂອງມະນຸດ ຫຼືວ່າຂອງທະຫານອາເມລິກັນ ເຂົ້າໃຈວ່າໜ້າຊິເປັນການຢືນຢັນໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງເຄື່ອງມື ຫຼືວ່າເທັກໂນໂລຢີ ລວມເຖິງຊິ້ນສ່ວນບາງຢ່າງ ກະຊິບອກເຖິງ ວ່າເປັນຜູ້ໃດເນາະ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າປ້າຍຊື່ ວັດສະດຸອື່ນ ທີ່ ທີ່ຢືນຢັນໄດ້ຄ່ອນຂ້າງແນ່ນອນນີ້ ມັນກະມີຫຼາຍຢູ່ເນາະ ຫຼານຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກະເຮັດວຽກກັບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົ້ນຫາຊາກສົບທະຫານອາເມລິກັ ນນີ້ລະ ກະເຄີຍໄປປະຈຳຢູ່ທີ່ແຖວໆອຸດອນ ລະກະໄປປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ລະ ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍຖາມຜູ້ກ່ຽວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວວ່າລະບົບການທີ່ວ່າ ໃນເມື່ອຊອກເຫັນກະດູກກະດ້ຽວ ລະມາກວດເບິ່ງວ່າແມ່ນກ ະດູກຄົນບໍ່ນີ້ ກະແມ່ນວ່າກະທຳຢ່າງລະອຽດລະອໍ ລະກະຍັງມາ ກວດເບິ່ງວ່າແມ່ນຂອງໃຜ ທະຫານຜູ້ໃດ ບຸກຄົນຜູ້ໃດ ເພື່ອຈະເອົາກະດູກກະດ້ຽວໄປມອບໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ລະກະທຳພິທີປະນະກິດສົບຕາມວິ ທີການອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ແນ່ນອນລະ ກະດູກທີ່ວ່າມອບໃຫ້ທຸກຊິ້ນສ່ວນນີ້ແມ່ນວ່າຖືກນຳໄປ ສຳລັບພາກພື້ນປະເທດໄທ ຫຼືວ່າຫວຽດນາມ ຫຼືວ່າລາວຊີ້ ຫຼືວ່າຂະເໝນຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນຖືກນຳໄ ປພິສູດຢູ່ທີ່ສູນກາງພິສູດຊາກສົບທະຫານອາເມລິກັນ ຢູ່ທີ່ຮາວາຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນມີ ທາງການໄທກ່ຽວພັນນຳບໍ່ ໃນການທີ່ວ່າຮັບມອບກະດູກນີ້ ເພາະວ່າມັນອາດຈະມີການໄປພິສູດຢູ່ທີ່ບາງກອກນີ້ລະ ມັນ ມັນ ມັນມີຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ມີຂ່າວວ່າໄດ້ນຳມາພິສູດໃນປະເທດໄທເນາະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຖືກມອບໝາຍໃຫ້ແລ້ວນີ້ ຍົນທີ່ມາຮັບເອົານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຍົນທີ່ວ່າເອົາອຸປະກອນຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ມາຊ່ອຍເຫຼືອຫັ້ນບໍ ຮັບ ກັບຄືນ ແມ່ນ ເປັນ ເປັນລຳດຽວກັນ ທີ່ນຳອຸປະກອນເລື່ອງຂອງຊ່ອຍໂຄວິດ-19 ລະກະມາລັບທະຫານ ອາເມລິກັນທີ່ມາຄົ້ນຫາຊາກສົບນີ້ ລະກະລວມເຖິງເລື່ອງຂອງເສດສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເປັນຂອງທະ ຫານອາເມລິກັນນີ້ ເອົາກັບໄປນຳເນາະ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອນແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ